ته اهو انب جي لفظ کي ياد ڪري ذهن ۾ تصوير آڻيندو انهي جي پر جي ذهن ۾ تصوير نه اچيس ته هيڏو وري انبڙو لکي ڇڏبو پوء کڻي ليڪو پائبو ته اهو جيڪو پهريون آواز آهي سو انهي صورت جي اکر جو آواز آهي هن کي پرائمري تعليم چئبو آهي تنهن ڪري پرائمري تعليم ۾ اها تصوير ڪشي ٿيندي آهي اهڙين شين جي ذهن نشين ڪرڻ جي لاء آدم عليه السلام کي جڏهن الله تعاليٰ پيدا ڪيو ته نوع انساني صغر جي حالت ۾ رهيو شخص ته ڀلي ڪبير هجي جوان ٿيا نسل ٿيو سڀ ڪجهه پر نوع انساني جون صلاحيتون ڄڻ صغير هيون ۽ پرائمري تعليم جي لائق هيون تنهن ڪري آدم عليه السلام نوح عليه السلام کي اها پرائمري تعليم هئي صورتون ڏيکاربيون ٿي وڻ ڏسين ٿو جا ته انهي کي الله تعاليٰ پيدا ڪيو آهي، اصل مالڪ اهو آهي، تنهنڪري سجدو انهي کي ڪبو، تون وڻ ڏي ٿو منهن ڪري سجدو ڪرين پر خدا کي سجدو ڪر. ماڻهو چوندا هئا ٺيڪ پٿر کي سجدو ڪر، ستاري جي طرف منهن ڪري ۽ الله کي سجدو ڪرائبو هو. ان وقت ۾ پرائمري تعليم خاطر هر هڪ سورت ڏانهن توجه ڪرائي آواز توحيد جو ڪرائبو هو. ڪمزور ذهنيت انسان جي مطابق اها تعليم هئي. پوء جڏهن انسانيت وڏي ٿي بالغ ٿي آئي ابراهيم عليه السلام جو دور آيو هاڻي اعليٰ تعليم شروع ٿي وئي هاڻي تصوير ڪاٽي وئي هاڻي صرف حروف جو ٿيو وڃي مسئلو تنهن ڪري اعليٰ تعليم ۾ تصوير سامهون نه هوندي آهي مضمون جي ابراهيم عليه السلام کي جڏهن هنن تصويرون ڏيکاريون

هن کي يقين اچي ويو ته بادشاهي الله جي آهي، سجدو انهي کي ڪبو ٿو. هنن شين جي آڏو آڻڻ جي ضرورت ڪانهي. تصوير ڪشي، تصوير پرستي، وري اتان ڦيرائي هنن بت بڻايا، بت پرستي، جيڪا هنن جي تعليمي اڳتي غلطي ۽ زيادتي هئي، اها سڀ ختم ٿي. تڏهن ابراهيم عليه السلام کان بت به ڀڃرايا ويا. انهي شيء کي نئين سر افتتاح ڪري دنيا ۾ آندو ويو. اها تعليم اعليٰ تعليم شروع ٿي، جنهن اعليٰ تعليم جو باني حضرت ابراهيم عليه السلام هو. اها اعليٰ تعليم ٻن گهرن ۾ تقسيم ٿي پئي. موسيٰ عليه السلام فرعون سان ٽڪر کاڌو. ابراهيم عليه السلام پاڻ نمرود سان ٽڪر کاڌو. ان جي آل ۾ فرعون سان ٽڪر ٿيو. سيدنا رسول الله صلي الله عليه وسلم ڪعبة الله شريف جي بتن کي ڀڳو. ان اعليٰ تعليم جا ٻه شخص هيا جن اهو ڪم ڪيو. فرمائن ٿا، فرعون هذه الامة ابو جهل، موسيٰ عليه السلام فرعون سان ٽڪر کاڌو، اها انهيء امت جو فرعون هو، فرمائن منهنجي امت جو فرعون ابو جهل آهي، منهنجي وري هن سان ٽڪر آهي. هوڏي به فرعون هيڏي به فرعون. ۽ ٻئي انهيء اعليٰ تعليم جا علمبردار آهيون. پر موسيٰ عليه السلام جو جيڪو پروگرام هيو سو قومي پروگرام هو، بين الاقوامي نه هو. جيڪي به اڳي نبي ايندا ها، پنهنجي قوم ۾ اچي هدايت ڪندا ها. پر حضور انور صلي الله عليه وسلم بين الاقوامي نبي ٿيا، تنهنڪري ان جو دين پکڙجي وسيع ٿي ويو ۽ نه هڪ قوم تي بلڪه سڀني قومن جي لاء اهو هڪ جهڙو مفيد ۽ لازم ٿي ويو. اهو فرق آ تڏهن ته پاڻ فرمائن ٿا لو ڪان موسٰي حيا لما وسعه الا اتباعي موسٰي عليه السلام جيڪڏهن جيئرو هجي ها ته منهنجي تابعداري کان سواء ٻيو هن کي ڪو چارو ڪونه هو ڇا لاء ته بين الاقوامي پروگرام اسان جو آ هن جو قومي پروگرام هو تنهن ڪري ننڍڙي پروگرام وارو وڏي پروگرام جو تابع ٿيندو آ اقوام جي زندگي بين الاقوامي پروگرام سان ٿيندي آ قوم جي زندگي پنهنجي پروگرام سان ٿيندي آهي. موسيٰ عليه السلام پنهنجي قوم کي زنده رکيو، پر هڪ قوم ڪيستائين زنده رهندي؟ ٻي قوم غالب ٿيندي، استحصال ڪندي، ان کي دٻائي ختم ڪندي. بين الاقوامي پروگرام هوندو تڏهن جان بچندي. يهودين تي بختنصر بادشاهه ڪيئي ظلم ڍائي به چڪيا. ايئن تهس نهس ڪري انهن کي ڇڏيو قومي پروگرام هوندو، تنهنڪري.

تنهن ڪري ماڻهو پنهنجي ايڏي وڏي پروگرام مان سميٽجي هڪڙي ننڍڙي هڪڙي نقطي نظر تي اچي بيهي، اهو انتهائي ڪو قانع چئبو؟ خدا ٿو ڄاڻي ته ايترا قانع ڇو ٿيا آهن. ان اسلامي پروگرام ۾ ايترا قانع، دنيا جي لحاظ کان ايترا حريص، اهو حرص ۽ قناعت اها سمجهه ۾ نٿي اچي، اهي ڇو الائي متضاد نٿا ٿين؟ انهن جو پاڻ ۾ الائي صلح ڇا جي ڪري؟ بهرحال هي هڪڙيون ابتدائي بنيادي ڳالهيون هون. الله تعاليٰ کان دعا گهري ويئي ته رب اسان کي اهو رستو ڏي جيڪو سڀني نبين کي ڏنو ٿي، بين الاقوامي پروگرام هتان ٿو ثابت ٿئي ۽ اسان کي انهن سڀني جو تابعدار ڪر. اهي تابعدار جماعتون جن جي لاء اسان تابعداري گهرون ٿا، نبي، صديق، شهيد، صالح. صالحن جو تابعدار ڪر. شهيدن جو تابعدار ڪر، صديقن جو تابعدار ڪر، نبين جو تابعدار ڪر. نبي سرچشمو علم جو آهي، صديق ان جو آهي عڪس ۽ سرچشمو علم جو شهيد آهي، جنهن اهو ورتو فيض نبيء کان، ان جو آهي عڪس، ان جو آهي صالح. پر صالحيت اها ڪسبي آهي. جهڙي طرح صديقيت ڪسبي آ، شهادت وهبي آ، جيئن نبوت وهبي آ. ڪسب سان ماڻهو نبي نه ٿي سگهندو، ڪسب سان ماڻهو شهيد ٿي نه سگهندو. پاڻ کي جيڪڏهن ڪو شهيد ڪرڻ جي لاء ماريندو ته حرام ٿي مرندو. پاڻ کي جيڪڏهن نبوت جي دعويٰ ڪري ڪندو اهو به ايئن حرام ٿي پوندو. جهڙي طرح پاڻ کي مارڻ سان آپگهات اهڙيء طرح جيڪڏهن ڪو شخص پنهنجي نبوت جي دعويٰ ڪري ته انهيء کي به ٻيو قتل ڪري ماري. اهي ٻئي هڪ جهڙا آهن، ڇو ته اهو عهدو الله جي طرفان ايندو آهي. باقي صديق هجڻ قلب جي صفائي آهي، آئينه دار نبوت بڻجي پوي ۽ ۽ صديق جي درجي تي جن قومن جو علم آهي، اهي ڪامياب آهن. ثانوي علم آهي، ثانوي علم ۽ شهيد کان بعد صالح جو علم ثانوي عمل آهي، ثانوي عمل واري قوم جيستائين موجود هوندي تيستائين ڪاميابي آهي، ٻئي ثانوي عمل جيڪڏهن هليا ويندا ته ٽيون درجو جيڪو عمل جو ٿيندو پوء اهو نقصانڪار آهي، اهو ٽيون درجو ڪرڻ آهي جنهن ۾ صديق جو علم ڪونهي ۽ شهيد جو ڪردار ڪونهي ته پوء اهي مغضوب عليهم ۽ ضال قومون آهن ۽ انهن جا مقصد تمام ننڍڙا آهن.

اهو مقصد آهي يعني وڏي هڪڙي حڪومت قائم ٿئي جنهن ۾ انسان جو سر بلند ٿئي، الله جو قانون جاري ٿئي، انسانيت انسانيت هميشه ظلم کان بچي، انسانيت ظلم کان بچي، اسلامي پروگرام کي مڃي يا نه مڃي، ظلم انسان ذات تي نه ٿئي، مطلب هي آهي الظلم ظلمات يوم القيامه قيامت جي ڏينهن ڪيئي انڌير هوندا ظلمن ۾. اهي الله تعاليٰ اسلام سان ختم ٿو ڪري، دنيا ۾ ڪو به اهڙو مذهب ڪونهي، هن وقت ۾ ڪو به اهڙو پروگرام ڪونهي جنهن ۾ اها شيء هجي ۽ ايڏو وڏو مقام ۽ وڏو مرتبو انسانيت کي مليل هجي، اهو ڪونهي. انهيء ڪم جي لاء ماڻهو کپن، جيڪي هنن وصفن سان موصوف هجن. رب تعاليٰ قرآن پاڪ ۾ فرمايو آهي، انزلنا من السماء ماء طهورا، اسان آسمان منجهون پاڻيء کي لاٿو آهي پاڪ ڪري، جنهن سان ماڻهو جو بدن پاڪ ٿيندو، ڪپڙا پاڪ ٿيندا.

اها طهارت باطن جي، طهارت ظاهر جي، اهي ٻئي شيون لازم ڪندڙ آهن ته ماڻهو حلال جو کاڌو تلاش ڪندو گفتگو سچو ڳالهائيندو اڪل حلال صدق مقال کائڻ حلال جو هوندو گفتگو سچو هوندو گفتگي ۾ ٻئي کي ڌوڪو ڏيڻ اهو ناجائز آهي ۽ ڌوڪو ڏيئي ان کان ملڪيت حاصل ڪرڻ اهو ناجائز ٻئي شيء نه ڪيا وڃن. ان سان انسان جو تزڪيو پيدا ٿيندو ۽ صفائي ايندي. تنهن جي لاء اهي چار اصول ٿيا هڪ پاڪيزگي ڪلمه طيب سان قلب جي ۽ پاڻي پاڪ سان بدن ۽ لٽي جي جيڪا انساني فطرت ان کي چاهي ٿي گندگي ماڻهو کي ظاهري به نه وڻندي آهي گندگي باطني به نه وڻندي آهي مئل شيء کائڻ جي لاء ماڻهو هروڀرو تيار نه هوندو آهي. خراب ٿيل شيء هجي ملوث انهي کي کائڻ جي لاء تيار نه هوندو آهي. فطري تقاضا اهڙي طرح جسم تي گندگي پليتي لڳل هجي ماڻهو تيار نه هوندو آهي. الله تعاليٰ ٻئي فطري تقاضائون قانون شريعت جي حڪم سان پوريون ڪرايون. متان ڪي غليظ انسان ٿي پون وري به ٻيا ان کي سهن به. هڪڙو غلاظت جي ڪري اهي ٻئي گندگيون سهي

اهڙي طرح قلب تان به پليتي پري ڪر، اها قلب جي پليتي آهي شرڪ. الله تعاليٰ نبي کي فرمائي ٿو، لئن اشرڪت ليحبطن عملک، شرڪ ڪيوين ته توکي به معاف ڪونهي، عمل سڀ اڪارت ٿي ويندا. شرڪ ايڏي بڇڙي شيء آهي. غير جي قوت کي پنهنجي دماغ ۾ تصور ڪرڻ اهو شرڪ آهي. جڏهن غير جي قوت دماغ ۾ تصور ٿي، لازمي طرح سان انهي کي جاء ملي نه دماغ ۾. نفيء جي لحاظ کان تصور ڪري ته اهو جائز آهي. دفاع آهي. وجود جي لحاظ کان غير جي قوت کي ذهن ۾ رکڻ پنهنجي ذهن جي ان خالص مرڪزي خليي کي تقسيم ڪرڻو آهي جنهن جزي کي ٻيهر تقسيم نه لڳندي آهي، مرڪز کي تقسيم نه لڳندي آهي. مرڪز جو هڪڙو نقطو هوندو آهي، هزار دفعا تقسيم ڪيوس تقسيم ان کي نه لڳندي، تقسيم لڳي ته پوء اهو مرڪز آهي جنهن کي نه لڳي تقسيم. انسان جي دماغ ۾ مرڪزي نقطو اهو آهي ته طاقت خدا جي آهي. هاڻي جيڪڏهن اتي ٻي طاقت اچي لڳائي، تنهن جي معنيٰ ته انهيء پنهنجي مرڪزي نقطي کي ٽوڙيو. چئبو ته مرڪزي نقطو هن جي دماغ ۾ ڪو نه هيو، جيڪا ٽٽي شيء سا نقطو نه هو. پوء هن جي مرضي، جنهن کي نقطو بڻائي، هن کي نقطو بڻائي يا هن کي، ٻه ٿيندا؟ اهو ته ناممڪن آهي، ٻه نقطا ته ٿيندا ڪونه. شرڪ جو راز اصل اهو آهي. اها آهي پاڪيزگي جيڪا انسان کي الله تعاليٰ ڏئي ٿو صفائي جو نبي سائين کي الله تعاليٰ فرمايو جسم تان پليتي پري ڪجي قلب کي ايمان سان پاڪ ڪجي پاڪ گندگي بيٺي هميشه ان سان صفا رهي اها خصلت ماڻهوء کي جڏهن پيدا ٿي ويندي، نجاست کان پري ٿي ويندو، ڪپڙا به پاڪ رکندو. رفتي رفتي هن جي طبع ۾ ايتري صفائي اچي ويندي جو هاڻي ٻيء هڪڙي ڳالهه جي لاء تيار ٿي پوندو. اها ٻي ڳالهه ڪهڙي هوندي؟ تواضع. نوڙت طبع ۾ ايندو. خضوع طبع ۾ ايندو، خضوع نياز. اهو نياز ڇا آهي؟ انهيء طهارت کان بعد اهو پيدا ٿيندو آهي. ڪو ماڻهو آهي ڪنهن جو ڪنهن جي پنهنجي استاد سان تعلق آهي.

اهو آهي خضوع جيڪا طبيعت ۾ تواضع ۽ نرمي پيدا ٿي ٿئي ٿي. اهو هڪڙو مان مثال طور ٻڌايا. هڪڙو شخص جنهن جي ڪپڙن ۾ پاڪائي آ، جنهن جي بدن ۾ پاڪائي آ، جنهن جي قلب ۾ طهارت آ شرڪ کان، الله جي لفظ چوڻ سان هڪدم ان جا عضوا جهڪي ويندا. طبعي طرح سان جهڪي پوندو ان نالي جي آڏو.

پر انسان جو انفعال اثر قبولڻ اهو تڏهن ٿيندو جڏهن هن جي طبيعت ۾ نياز ۽ نرمي اچي ٿي. پاڻيء جو ڦڙو مثال طور توهان مٿون پيا ٽيپو ڪيرايو هيٺ پٿر رکو ڪجهه وقت کان بعد اتي کڏو ٿي پوندو پاڻيء جي ڦڙي جي وسعت کان ٿورڙو ويڪرو جيستائين ان جو پورو پوري ٺوڪر هوندي آهي مرڪز ۾ اتي وڌيڪ هيٺان ۽ پاسن تي گهٽ هلندي هلندي ڪنهن وقت کان بعد پٿر ۾ کڏو پيدا ٿيو حالانڪ پاڻي جي نرمي ۾ پٿر جي سختي ۾ ڪنهن کي شڪ ڪونهي پر اها نرم شيء لڳي لڳي اثر ڪري ٿي نه ان جو سبب اصل هي آهي ته پٿر جي طبيعت نه بدلبي آهي پاڻي جي طبيعت به نه بدلبي آ. هڪڙي طبيعت ٻيء طبيعت جي مٿان پنهنجي طاقت سان ڪري ٿي توڻي جو نرم آ ته به پٿر ۾ اثر ڪري ٿي. هاڻي جڏهن ان ۾ سوت جو ڪو حصو هيٺاهين پيدا ٿي ته توهان انهن ڪروڙين ڦڙن تان انهيء هيٺاهين کي تقسيم ڪريو، لازمي طرح هر هڪ ڦڙي انهيء پٿر ۾ پنهنجي مناسب کڏ کوٽي آ. تڏهن ته هيٺاهين ٿي آهي. الله تبارڪ و تعاليٰ جو اسم اهو آهي جيڪو جبلن کي ٽوڙي پر هي انسان اهڙو پٿر آهي جو نجاست جي ڪري ۽ گندگيء جي ڪري ايتري قدر سخت ٿيو آهي جو اهو اثر الله تعاليٰ جي اسم جو وري به ائين نالي وٺندي وٺندي ضرور نسبتن اهڙو کڏو ٺاهيندو.

اهو ڪم ٿيو ٿو. ٻي خصلت اها آهي. ڪو ماڻهو دين جي ڳالهه ٻڌڻ ۾ اهڙو ماڻهو جنهن ۾ اهو تواضع آيو الله جي حڪم ٻڌڻ ۾ لذت محسوس ڪندو دين جي ڳالهه ٻڌڻ ۾ هن جي فطرت کي ڏاڍو ڏاڍي راحت ايندي اهڙي قسم جو ماڻهو

جي ڪنن ۾ ان جي متعلق ڪا خراب ڳالهه ٻڌائي وئي ته هي هن شيء جو ٺهيل آهي، نه کائيندو. وات ۾ وڌ ۽ لذت به خراب اٿس پوء ته ڦٽي ڪندو، هٿ ئي نه لائيندو. اتان سمجهه ۾ آيو ته ماڻهو کاڌو ته کائيندو پر حواس خمسه کي لذت ڏئي پوء کائيندو، حيوان ته نه آهي. اها نفاست آهي انسان جي طبيعت ۾. اتان منهنجو مطلب هو ته هر شيء کي انسان پسند ڪرو آهي، ڪندو آهي ۽ سخاوت جيڪا شيء آهي سا به ان پسنديده شيء ۾ هوندي آهي. ڪرم جيڪو هوندو آهي سو به پسنديده شيء ۾ هوندو آهي. پوء اها پسنديده شيء انسان جي دل کي پڪڙيندي آهي ۽ اها هن کي ياد رهندي آهي ۽ ان شي جي ياد هن کي ستائيندي آهي سٺي شي جي ياد ستائيندي آهي پوء جيستائين اها شيء هن کي ان جي ياد ستائي ٿي، تيستائين به هي منبر هن جماعت جو نه ٿيندو. پنهنجي وقت ۾ جيڪڏهن اها ياد هن کي ستائيندي ته پوء هن جماعت جو منبر اهو به ناهي. ڇو ته ڪرم هن ۾ ڪونهي. اهو بخل آهي. جو هڪڙي شيء هاڻي موجود به ڪانهي، ان منجهان نفعو به نٿو وٺي سگهجي، پوء به انهيء شيء کي ماڻهو ياد ڪري ۽ انهيء فڪر ۾ ويهي رهي، ته اهو بخيل چئبو نه. هڪڙي ته هوندي آهي سڌي سنئين شيء کيسي منجهان ڪنهن کي ڏيڻ. اها کڻي ڏکي آهي، پر پنهنجي ذهن منجهان ٿوري دير جي لاء هڪڙي تصور کي ماڻهو ڪڍي پنهنجي جان کي صاف ڪري ائين به نٿو ڪري سگهي. هڪڙي ماڻهو کي سٺي عورت شادي ڪرائي اٿن. جوان آهي، ڏاڍي ان سان خاطر اٿس ۽ ڏاڍو ان سان هن جو انس هوندو آهي، پر هر وقت نماز ۾، وضوء ۾، اٿڻ ۾، ويهڻ ۾ اها هن کي ياد آهي. اهو هن ڪچهري جو ميمبر نه ٿيو. ها. ڇو ته پوء هن جي دل فارغ الله جي ياد لاء نه ٿيندي. ڀل ته اهو جيڪو نفعو هن کي وٺڻو آهي ته وٺي، پر هتي ڪم جي وقت ۾ هي اڃا به مصروف رهيو ته پوء اهو ٺيڪ نه آهي. ان ۾ اهو ڪرم ڪونهي. طاهر به هجي ۽ خاضع به هجي، ڪريم به هجي انسان ڪرم ڪرڻ هن جو مطلب هيء ته انسان پنهنجي نفساني ضروريات جي پوري ڪرڻ ۾ برت مشغول هجي، فارغ ٿيڻ کان بعد ڇڏي جو ڏئي ته وري ڇڏي ڏي. پوء ڪم جو ماڻهو آهي. اهو ماڻهو خود غرضي کان پوء بالاتر ٿيندو، نه ته خود غرضي هن جي دماغ کي پڪڙي بيهندي. خود غرض ماڻهو هتي ڪم نه ايندو. حضور انور صلي الله عليه وسلم فرمائن ٿا ته جنهن شخص هجرت ڪئي آهي عورت جي لاء پوء هجرت هن جي عورت لاء جنهن شخص هجرت ڪئي آهي دين جي لاء هجرت هن جي دين جي لاء جنهن هجرت ڪئي آهي دنيا جي لاء هجرت دنيا جي لاء ته پوء ايڏو سارو هجرت جهڙو ڪم اهو به ماڻهو جو ضايع ٿي ٿو وڃي پيو جڏهن نفساني خواهش هن ۾ آهي تنهن ڪري قلب مومن جو اهڙو هجڻ کپي جو جيئن وٽو پاڻي جو ڀري اچو آڱر وجهوس اندر هلي ويندي رهڙ نه ايندي آڱر کي آڱر وجهبي آساني سان هلي ويندي محسوس به نه ٿيندو ته پوء مون کي پاڻي زور ڏنو آهي يا پاڻي ۾ مان زور ڏنو آهي ۽ اها يقيني ڳالهه آهي ته آڱر جي ٿولهه ۽ آڱر جي ڊيگهه جيترو کڏو پاڻي ۾ آهي تڏهن ته آڱر اندر بيٺي آهي پر هيئن جو ڪڍو ته ڪڍڻ سان توهان کي هڪڙي سيڪنڊ جي حصي لاء به کڏ محسوس نه ٿيندي ائين پاڻي پنهنجي سيني کي سڌو ڪري بيهي رهندو قلب مؤمن جو دنيا جي مشاغل ۾، دنيا جي شين ۾، دنيا جي حاجات ۾، قبول به ڀلي ڪندڙ هجي جهڙو پاڻي آڱر کي قبول ڪندو آهي، پر جڏهن آڱر نڪري وئي ته پاڻي جي سطح برابر ٿي وئي، اهڙيء طرح قلب مؤمن جو الله جي آڏو وري دنيا جي انهن معاملات کان خالي ٿي جڏهن رب جي پاسي ڏي انهيء ڪم ۾ متوجه ٿئي ته وري سڌو پليٽ فارم تي بيهي رهي. پوء اهو آهي قلب ڪم جو ڪرم ان کي چئبو آهي. پوء جڏهن اهڙو ڪرم وارو شخص هوندو نه پوء چوٿين صفت آهي عدالت عدالت تڏهن ايندي عدالت ماڻهو کي تڏهن پيدا ٿيندي پوء جڏهن عادل ٿيو ته انتها مقصد هن جو جيڪو هو سو اهو پورو ٿيو پوء اهو اجتماعيت ۾ منصف ٿي سگهندو ٽي خصلتون جيڪي هن پهريون مقدمي جي حيثيت رکن ٿيون، پوء عدالت هن ۾ ايندي. پاڪيزگي، طهارت، تواضع، ڪرم، عدالت. هاڻي عدالت جي لاء ڇا ٿو ڪجي؟ جو ماڻهو کي چونڊي کڻي ٿا بيهارين ته هي اسان جو عادل آ يا حڪومت ڪنهن ماڻهو کي وٺي چئي ٿي ته هي اسان جو وزير آ هي ملڪ جو حاڪم آ جاچي ڏسوس ته ڪپڙا به پليت هوندس بدن به نجس هوندس پوء جيڪي نجس جانور آهن انهن کي ڇو نه کڻي سڌو سو بيهارجي جو ماڻهو ڌوڪو ته نه کائن

اي الله مون کي مسڪين ڪري اٿار، مسڪين ڪري جيار، مسڪين ڪري مار، مسڪين ڪري قيامت ۾ اٿار، جماعت مسڪينن جي ۾ مان هجان. تواضع ايڏو وڏو آهي. جنهن شخص کي غريبن کان نفرت آهي، جيڪو هن جي دروازي تي غريب اچي نٿو سگهي، اندر پهچي نٿو سگهي، هي ٻي اسٽيج به هن نه لتاڙي، ٻيو ڏاڪو به نه لتاڙي. ٽيون آهي ته وري ڪرم هجي هن ۾، ذاتي طور، ٻيو ته ڇڏ. پر جيڪڏهن پنهنجي ملڪيت ۾ ڪم اچي وڃيس قوم جي ۾ ڪا ته اها به ڏئي ڇڏي. سيدنا عمر فاروق جهڙا ماڻهو حضرت عثمان رضي الله تعالٰي عنه غني سان مشهور مگر هزارها لکها لکها روپيا هن جي مٿان قرض ٿي ويو عمر فاروق جي مٿان اسي هزار قرض ٿي ويو سيدنا ابوبڪر صديق جي مٿان زبردست قرض ٿي ويو، ڪرم ايڏي درجي جو حضور انور صلي الله عليه وسلم جڏهن وفات ٿا ڪن پيا تڏهن سندن زره يهودي وٽ گروي پئي جو پوء صحابن ڇڏائي جنهن شخص ۾ دولت جي گڏ ڪرڻ جو حرص هوندو، جنهن شخص ۾ انسان ذات کان نفرت هوندي، جنهن شخص جو بدن ۽ ڪپڙو ۽ کائڻ سڀ پليت هوندو، اهو شخص عدالت جي ڪرسيء تي ڪيئن ويهندو، جنهن ٽي ڏاڪا جنهن ٽي ڏاڪا لتاڙي ۽ چوٿين اسٽيج تي نه پهتو آ، تنهن جي معنيٰ ته تنهن کي ڳچيء ۾ رسو وجهي ڦاهي ڏيئي مٿي ويهاري اٿن، پوء ڦاسيء ڏنل هو ڪم ڪيئن ڪندو؟ عدالت جي مٿان ويهڻ ته مشڪل آ. اهي اهڙيون خصلتون آهن، جيڪا هر هڪ جي خصلت ٻي خصلت جي مٿان موقوف آهي. فرض ڪريو هڪڙو ماڻهو عدالت نٿو ڪري پر ٽي عادتون هن ۾ آهن. عادل جي درجي تي ڪونه پهتو آهي، ڇو ته عادل جو درجو تعلق رکندو آهي معاملات سان، ٽي عادتون هن ۾ آهن، انهيء کي جيڪڏهن ويهاربو عدالت تي ته عدالت ڪري ويندو، ڇو ته ٽي هن جون خصلتون آهن، ترتيب وار هو پنهنجا اهي جيڪي مارڪا حاصل طئي ڪري آيو آهي. پوء اهو شخص. ڪعبة الله الله جو شعيرو، قرآن الله جو شعيرو، نبي جو وجود الله جو شعيرو، نشاني آهي قدرت جي ۽ نبي جي امت الله جو شعيرو، انسان ذات الله جي قدرتن جي هڪ نشاني آهي، پوء هن جي دل ۾ شعائر الله جي عزت پئجي ويندي. ان عزت سان انسان هڪدم پنهنجي رب تبارڪ و تعاليٰ ڏي ويجهو ٿي وڃي ٿو ۽ پنهنجي دل ۾ هڪڙي اهڙي طاقت محسوس ٿو ڪري جنهن سان رب تبارڪ و تعاليٰ جي حب کي ۽ قرب کي بلا واسطه محسوس ڪري سگهي ٿو ته رب تبارڪ تعاليٰ جو هاڻي مون سان قرب آهي پر اهو ماڻهو جڏهن اهي چار خصلتون پيدا ڪندو

ملائڪن ۾ ۾ مرض قلب جو ڪونهي، مرض بدن جو ڪونهي. جڏهن ماڻهو طهارت ڪندو آهي ته ملڪيت ڏي ليئو پائڻ جي ڪوشش ڪندو آهي. انهن سان مناسبت پيدا ڪرڻ جي همت ڪندو آهي. اهو انسان جو پهريون قدم آ، جيڪا هن جي اندر ۾ ملڪيت پيل آ، انهيء جي تقاضا پوري ڪرڻ جي لاء پهريون قدم آ. ڇو ته ملڪوت هڪڙي وڏي جنس آ. هن ۾ جيڪو روح آ، سو اهو ملڪي روح آ. انهيء جي تقاضا هن طهارت سان پوري ڪئي آ. ملائڪ پاڻ ۾ وڙهندا ڪونهن. ملائڪ جو تواضع پاڻ ۾ اهڙو آهي جو ملائڪ ملائڪن ۾ جيڪڏهن آسمان تائين هڪ ٻئي جي مٿان چڙهي وڃن جيئن حديث پاڪ ۾ اچي ٿو ته ملائڪ هيئن چڙهي آسمان تائين ڪنورو ڪري بيهندا آهن ته مٿين ملائڪن جو هيٺين ملائڪن تي ڪو زور ڪونهي ڪو بار ڪونهي ڪو ملائڪن ۾ اذيت ڪانهي ڪا اهڙو شخص تواضع وارو ٻئي کي اذيت جي لاء تيار نه ٿيندو جو ڪنهن کي ايذاء ڏي ڪنهن کي تڪليف ڏي هي جدا شيء آهي ته پاڻ ايذاء سهي. ملائڪن کي ڪيترا دفعا ايذاء ماڻهو پهچائين ٿا مگر هو اذيت نه ڏيندا آهن. ڪيئن ٿا ايذاء پهچائين؟ جيڪڏهن ماڻهو جي وات ۾ بدبو آهي ته ملائڪ چون ٿا ته ملائڪ پري ٿي ٿا وڃن. جيڪڏهن ماڻهو ڪو بصر ڪچو ٿوم کائي اچي ته فرمائن ٿا لا يقربن مسجد اسان جي مسجد جي ويجها نه اچن ڇو ته اتي هڪ اهڙي مخلوق آهي جيڪا ايذائجي ٿي فرمايو نبي ڪريم صلي الله عليه وسلم ماڻهو جيڪڏهن ڪنهن جي گار ٿو گار ٿو ڪنهن کي ڏي، گلا ٿو ڪري، بدبوء نڪري ٿي، ملائڪ ڀڄي ٿا وڃن. انسان ملڪوت کي ايذائي سگهي ٿو. ملڪوت انسانن کي نه ايذائيندي آهي. تواضع هنن ۾ ايڏو انتها درجي جو آهي جو ٻئي جي لاء ايذاء جو سوال ئي پيدا نه ٿو ٿئي. هي ملڪيت جي ٻي تقاضا هن پوري ڪئي ۽ پاڻ کي اهڙو اهڙو ضعيف ڪيئي اهڙو ضعيف ڪيائين جو هي هر جبروت کي قبول ڪرڻ جي لاء تيار آهي. معنيٰ ٻئي جي آڏو الله جي حڪومت مڃڻ کان بعد هن کي رب جي آڏو مجبور رهڻ جي ڄڻ هن کي عادت پئجي وئي. سج آهي ٻاهر روشني ڪري ٿو، جبروت آهي ان جي سج جي جو اسان وٽ روشني آهي، اسان سنهڙا اکر ويٺا ڏسون، اس ڪانهي، سج به ڪونهي هتي. پر جبروت آ هن جي اها جو هتي اثر پيو آ. اهڙي طرح ٻانهو طهارت کان بعد جبروت جي ملڪ ڏي ليئو پائيندو آ ۽ ڏسندو آ ته اسان جي مٿان ڪهڙي جابر طاقت آ جنهن اسان جي اکين کي نظر ڏني آ، ڪنن ۾ ٻڌڻ جي طاقت وڌي آ، زبان ڳالهائي ٿي، دماغ سمجهي ٿو، دل ارادا ٿي ڪري، بدن هلي ٿو. جبروت ڏي ليئو پائيندو تڏهن جڏهن تواضع هن ۾ ايندو. تواضع نه ايندو، نوڙت نه ايندي، جبروت ڏي ليئو نصيب نه ٿيندس، در ئي نه کلندو. ان کان پوء هن ۾ ايثار ايندو، سخا ايندي، قرباني ايندي. پوء جڏهن قرباني ايندي ته قرباني تڏهن ٿيندي آهي جڏهن پنهنجي مقصد کي فنا ڪجي. انسان جا مقصد ٻن قسمن جا آهن. هڪڙا مقصد آهن انسان جي روح سان واسطو رکندڙ، ٻيا مقصد آهن انسان جي جسم سان واسطو رکندڙ. ماڪولات مشروبات وغيره ٻيو ٽيو اهي سڀ شيون انسان جي جسم سان واسطو رکندڙ آهن ۽ انهن ۾ جيڪڏهن حلت حرمت جو مسئلو آهي اهو وري مقصود روحاني آهي انسان جي روح کي نقصان پهچائي يا روح کي نفعو ڏئي

اسلام جي حڪومت ۾ ممبري انهيء تجويز سان، انهيء ترتيب سان شروع ٿي ٿئي. اهي چار وصفون تڏهن شرط ڪيون ويون ۽ انهن ۾ تعظيم شعائر الله جي به تڏهن آهي. اها هڪڙي جماعت آهي جيڪا جماعت گذري چڪي آهي الله تعاليٰ کان دعا هي ته الله تعاليٰ اسان کي انهي جماعت ۾ شامل ڪر الله تعاليٰ ٿو فرمائي دعا قبول ڪئي سين توهان کي پروگرام ٿا ڏيون هاڻي جو جنهن پروگرام ايڏي جماعت بڻائي هئي توهان به ان جماعت جا ممبر ٿا بڻجو الف لام ميم ذالڪ الڪتاب لا ريب فيه اهو ڪتاب آهي جنهن ۾ ڪو شڪ ڪونهي

پهريون پهريون اسلام انهن قومن سان خطاب ٿو ڪري جيڪي اتي موجود آهن يهود نصاريٰ جيڪي وڏيون حڪومتون وڏيون بادشاهتون آهن ۽ اهي تمام ويجهيون آهن تنهن ڪري انهن سان خطاب ٿو ٿئي ۽ انهن پنهنجن ڪتابن ۾ اسلام جي متعلق جيڪو به مطالعو ڪيو هو سو اهو مطالعو اسلام ڏي هنن کي ويجهو پيو ڪري تنهن ڪري اسلام جو خطاب انهن قومن سان ٿيو ڪائنات ۾ شروعات جيڪا قرآن شريف جي نزول جي ٿئي ٿي، رب جي پاسي کان ٿئي ٿي ۽ اهو هڪڙو بي انتها وجود آ. جيئن الف آواز ڪرڻ سان بي انتها آواز هوندو آهي جو ڪنهين حد تي ٽڪرجي الف ذاتي طور بند ٿئي ائين نه هوندو آهي. آء کي جڏهن ڪبو آواز ته آء جو آواز بند نه ٿيندو آهي ڪنهن مخرج سان ٽڪرندو ئي ڪونهي. الف جيڪو آهي سو انهيء آواز ڏي اشارو ٿو ڪري. مطلب ان جو هي آ ته قرآن پاڪ هڪڙو اهڙو صوت سرمدي آ، هڪڙو اهڙو صداء مطلق آ، جو ان جو صوت ۽ صدا ڪنهن سان ٽڪرجي ۽ بيهي رهي، بند ٿي وڃي. ماضيء ۾، ناهي. رب تعاليٰ جي ذات ازل کان آهي، ابدي آهي. تنهنڪري الف معنيٰ انهيء الله جي طرفان آيل، جنهن جو وجود ڪنهن ٻئي وجود تي موقوف نه هجي، جتان هن جي ابتدا هجي. جيئن الف ان جو آواز توهان جڏهن آء ڪري ڪري ڏسندؤ ته سمجهه ۾ نه ايندو ته ڪاٿئون شروع ٿيو. رب تبارڪ و تعاليٰ پنهنجي وجود جو اهڃاڻ اسان جي جسم ۾ انهيء طرح انهيء هڪڙي الف سان ڏنو ۽ اهو الف پنهنجي الله جو پهريون اکر اٿس ته جيئن الله تبارڪ و تعاليٰ جي وجود لاء ڪاٿي به منبع يا جاء پيدا ٿيڻ جي توهان کي ائين نظر نه ايندي ۽ اها ڳالهه ڏاڍي مشڪل آهي. اها ڳالهه ڏاڍي مشڪل آهي ته ڪيئن ڀلا هڪڙو وجود به هجي ۽ ٻئي وجود کان صادر نه ٿيو هجي؟ اهو وجود ڪيئن ٿيو؟ تنهن جي لاء اسان جي وجود ۾ نشان ڏنائين ته آء جو اکر توهان ڪريو ڪاٿئون ٿو پيدا ٿئي؟ ڪو کٽي ٿو؟ هي جدا شيء آهي ته توهان جو ساهه کٽي تنهنڪري آواز بند ڪريو باقي آواز اهو جيڪر ڪونه کٽي توهان جي عجز جي نشاني آهي جو توهان جو آواز ئي کٽي ٿو. الله تبارڪ و تعاليٰ عاجز ناهي، تنهنڪري هن جو وجود دائم ۽ باقي آ. هي قرآن شريف اوڏانهن آيو آ. لام جبرئيل عليه السلام آندو. جبرئيل عليه السلام ملڪوتي هڪڙي طاقت آ، جو اهو ايڏو صوت سرمدي هڪڙو ملڪوتي طاقت جي مٿان اچي پيو، جو اتان هن تلفظ کڻي، ۽ هيڏي هتي پهچايو. لام ڏسو ته وچ وات مون ٿو نڪري. ال ڪيو ته وچ مون نڪرندو. تارون منجهون. ال جو اکر ٽڪرجي ٿو. وجود حادث آ. ال ٽڪرجي بيهي رهيو. معنيٰ ٽڪر ۾ آيو. وجود حادث آ. لام اهو وچ تي اهو شجري اکرن ۾ وچ وچ وارن اکرن ۾ آهي ۽ وات جي انهيء پور واري وچين اکر کان اتهون ٿو اچي ۽ ميم چپن مان ٿو نڪري پيو. هي جيڪو جهان آ دنيا جو، اتي قرآن شريف اچي ماديات جي جهان ۾ صادر ٿيو آ. تنهن ڪري الف معنيٰ الله جي طرفان آيل، جبرائيل معنيٰ ملڪوتي جيڪا مقدس وچ ۾ قوت آ اتي، ميم معنيٰ محمد رسول الله صلي الله عليه وسلم يا ميم معنيٰ هن جهان ۾ جيڪو مادي جو جهان آ ان ۾ اچي لٿو آ. الله تعاليٰ ٻڌايو ته توهان جي سوال جي جواب ۾ اسان ايڏو مٿي کان هڪڙي شيء آندي آ في لوح محفوظ کان. ذالڪ جو اشارو ڪجي ٿو جيڪو بعيد ۾ ڪم آڻبو آهي هاڻي بعد انهي لحاظ کان ٿي سگهي ٿو ايڏو رتبي جو بعد آهي جو مڪان لا مڪان کان اهو بعد مٿي آهي ان کي بعد به ان لاء ٿو چئجي ڏوري به ان لاء ٿو چئجي جو اسانجي سمجه ۾ نٿو اچي ته غير بعد ڀلا ڇا کي چئبو اهو اهڙو بعد آهي جو قرب انهي ۾ آهي، اهڙو قرب آهي جو بعد انهي ۾ آهي. تنهنڪري حيراني آهي. الله جي لفظ جي معنيٰ به اها ئي هوندي آهي، حيران ڪندڙ. ذالڪ انهي هنڌ بعد رتبي جي ڪري آندو ويو. الڪتاب اهو ڪتاب آهي. ڪتاب بمعنيٰ مڪتوب جي آهي. معنيٰ مخلوق ڏانهن لکي موڪليو آهي. لا ريب فيه انهي ۾ شڪ ناهي. يعني قرآن ۾ ريب ڪونهي، ڪلام الاهي هجڻ ۾ شڪ ڪونهي، جملا مضامين ان جا واقعي آهن ان ۾ شڪ ڪونهي، ڪنهن جي ڪلام ۾ شبهي ٿيڻ جون هونديون آهن صورتون ٻه يا ته خود ان جي ڪلام ۾ غلطي هوندي آهي خرابي هوندي آهي چئبو آهي ته ڪلام غلط آهي يا ڪلام ته صحيح هوندو آهي پر ٻڌڻ واري جي قوت سماعي ۽ فهميء ۾ خلل هوندو آهي پهرين صورت ۾ ريب ٿيو انهيء ڪلام ۾ جڏهن ڪلام ۾ خرابي آ. ٻيء صورت ۾ ريب ٿيو انهيء شخص جي دماغ ۾ جنهن ٻڌو آ. ريب شيء ۾ ٻن سببن جي ڪري ايندو آ. يا شيء ۾ خرابي آ يا ٻڌندڙ جي سماع ۾ خرابي آ. رب تعاليٰ ٿو فرمائي ته لا ريب فيه، ريب جنس، جنس جا هوندا آهن نوع، نوع هڪڙو هي آ ته ڪلام ۾ خرابي آ، نوع هي آ ته ڪنهن جي فهم ۾ خرابي آ، سو اسان قرآن شريف جو لاٿو آ ته انهي جي ڪلام هجڻ ۾ به خرابي ڪانهي، جنهن شخص تي لاٿو اٿئي ان جي فهم ۾ به خرابي ناهي ڇو ته وما ضل صاحبڪم وما غويٰ وما ينطق عن الهويٰ.

ٻڌندڙ ۾ ريب ڪونهي ڪو، جنهن ٻڌي توهان کي ٻڌايو. ڪلام ۾ ريب ڪونهي ڪو، جيڪو ڪلام آيو. هاڻي ڪافرن کي ڪهڙو ريب هو؟

۽ اهو حق آهي. ڪافرن کي انهي جو انڪار هيو ته حق ناهي، ڪلام الاهي ناهي، تنهنڪري الله تعاليٰ فرمايو ته نه ايمان آڻيو. ۽ ٻيو ٻي صورت هي ته سمجهندڙ متان غلط سمجهيو هجي.

تنهنڪري ريب جا ٻئي قسم نفي ٿي ويا. هڪڙو ريب معنيٰ ڪلام جي نفس ۾ ريب، تنهن جي نفي هتي ٿي، ۽ ڪلام جي تلفظ ۾ ريب، جو ٻڌائيندڙ توهان کي غلط ٻڌايو هجي، ان جو ان ڪنتم في ريب مما نزلنا اڳتي ٻئي باب ۾ ٿو اچي، اتي ان کي نفي ٿي وئي. ذالک الڪتاب اها ٿي پئي مبتدا خبر ۽ لا ريب فيه اهو قرآن جو هڪڙو ڪتاب جو نالو آهي اها به خبر اٿس هدن به خبر اٿس للمتقين مصدر سان متعلق آهي اهو هدن مبالغي جو صيغو آهي هدن هادين آهي اصلي ڇو ته ڪتاب جي مٿان هدن جو اکر حمل ڪرڻو صفت جو حمل ٿيندو ذات جي مٿان اهو نه هوندو آهي حمل بالاشتقاق هوندو آهي اصلي هادين هجڻ کپي هادين للمتقين اهو ڪتاب آهي ان ۾ ريب ڪونهي هادين للمتقين

اقامت العدل، ماڻهن کي چڱائي جو حڪم ڪرڻ، بڇڙائي کان روڪڻ، عدل قائم ڪرڻ، هي آهي متقي، تقويٰ جي معنيٰ التقويٰ اقامت العدل، نهي عن المنڪر، امر بالمعروف، منڪرات کان روڪڻ، عدل کي قائم ڪرڻ، اها آهي تقويٰ. بڇڙائي کان روڪڻ، نيڪي جو حڪم ڪرڻ ۽ هتي الله تعاليٰ ٿو فرمائي ته اهڙي قسم جا ماڻهو جيڪي دنيا دنيا ۾ بڇڙائي کي ڏسي نفرت ڪن، جيڪي دنيا ۾ ماڻهن کي چڱائي چوڻ جي لاء چڱائي چوندا رهن ۽ ظلم ٿئي ته ان ظلم جي ظلم جي برخلاف عدالت کي قائم ڪن، اهڙي قسم جا ماڻهو آهن پر پروگرام ڪونهي. اها فطري شيء آهي. اهي ٽئي فطري شيون آهن. بڇڙائي کي ڏسبو فطري شيء آهي، روڪبو. ظلم کي ڏسبو، ظالم کي چئبو ته اهو ڪم نه ڪر ۽ نيڪيء جو ماڻهو کي حڪم ڪبو ته بابا چڱائي جو ڪم ڪريو. اهي ٽئي فطري شيون آهن. اهي انسان جي طبيعت ۾ پيل آهن. اهڙي قسم جا ماڻهو جيڪي انهن ٽن فڪرن کي کڻن ٿا انهن کي پروگرام کپي الله تعاليٰ ٿو فرمائي ته هي قرآن انهن جو رهبر آهي اقامت عدل جي ڪيئن ڪجي، امر بالمعروف ڪيئن ڪجي، نهي عن المنڪر ڪيئن ڪجي، اها خبر انهن کي ڪانه هئي، جذبات هيا، دل ۾ ارادا هيا ته هي بڇڙايون روڪجن، هي نيڪي جا ڪم ماڻهن کي ڪرائجن، هي ظلم ٿيو آهي انسان ذات جي ان جي بهتري ڪجي، پروگرام ڪونهي، الله تعاليٰ فرمائي ٿو ته اهي جيڪي نيت جا متقي هن انهن کي عامل متقي بڻائيندو آهي قرآن هديٰ للمتقين.

صلاحيت نيڪيء جي، برائيء کان نفرت، عدالت جي تمنا، ان کي متقي چئبو آهي. متقي قوت آهي، بالقوة صلاحيت کي چئبو آهي. بالقوة جيڪا صلاحيت آهي انسان جي، ان کي بالفعل آڻڻ جي لاء قرآن پاڪ هن کي عمل ڪرائيندو آهي. اها صلاحيت انسان جي فطري شيء آهي، جنهن ماڻهو پنهنجي فطرت کي، گندگين ۾ ملوث ڪري تباه نه بڻايو آ قرآن شريف انهن کي اڳ ۾ هٿ وجهي اڳواڻ ڪندو آ دنيا جي اها معنيٰ آهي سوال نه رهيو ٻي به هڪڙي معنيٰ ڪئي ٿن هو حضرت مولانا سنڌي رحمت الله عليه معنيٰ ڪئي آ معنيٰ ڪئي ٿن اها هي ته انسان جڏهن ننڍڙو ٻار ماء هن کي پالي ٿي صفائي ٿي ڪري لٽڙا ٿي ڪرائي کنيون ٿي وتي ڪڇ تي ببڙا ٿي ڏي ڪمزور آ آخر طاقت جي وٺندو ويو پوء سائين ٿڻ ٿڻ هن جا ڇڏايائون وري ٻي خدمت وري جوان ٿيو هاڻي سائين اهڙو جوان ٿيو آهي جو بس ويهن مڻن ڏهن مڻن کي زور ڏيئي کڻي ٿو بيهي رهيو

پر مرضعة هاڻي به چيو، چئونس ٿا ته اها کير پياريندڙ هن جي آهي، ٿڃ واري مائي هن جي اها آهي، جنهن جي هن ٿڃ ملهائي آهي. الله تعاليٰ ٿو فرمائي ته مان قرآن توهان ڏي موڪليو آهي لا ريب فيه هدًا للمتقين، هدايت اهڙي ڪندو جو متقي ان جي ٿڃ ملهائيندا قرآن جي جڏهن هلي پرهيزگار ٿيندا، جڏهن هلي دنيا ۾ اقامت عدل جي ڪندا، جڏهن هلي دنيا ۾ ڪم ڪندا، بڇڙاين کي روڪيندا، چئبو ته يار ههڙا ماڻهو ڪاڏهن پيدا ٿيا، چوندا بابا هي قرآن ڪريم هدًا للمتقين جي معنيٰ اها آهي. پوء به اعتراض ختم ٿي ويو. معنيٰ، گذريل زماني ۾ جيڪا قرآن هنن کي رهبري ڪئي، اڄ ملهائي ئي هنن آ، تنهن ڪري هر ڪو پڇي ٿو ته يار ههڙا ماڻهو ڪاڏانهن پيدا ٿيا آهن؟ هيڏا جواهر اسلام جا، چونداسين ادا قرآن. پر قرآن ته هدايت هنن کي اڳ ئي ڪئي هئي. اڄ هي متقي بڻيا بيٺا آهن. اها معنيٰ حضرت مولانا سنڌي ڪئي آ. ۽ اها هڪڙي طبيعت کي ڏاڍي موافق معنيٰ آهي. علمي معنيٰ آهي وڏي. متقين جو تعارف ٿو اچي جيڪا جماعت جنهن جو شان ٻڌايو ويو جيڪي طهارت وارا جيڪي تواضع وارا جيڪي ڪرم وارا جيڪي عدالت وارا الله تعالي فرمائي ٿو اهي هن متقي قرآن ڪريم اها جماعت اٿاري آ ڀلا سائين اها جماعت ته ٿي وصفن واري صفت موصوف جي ڪا ڏسڻ ۾ ڪانه ايندي آ اهي صفتون هن ملڪات نفساني

الذين يؤمنون بالغيب پهريون پهريون ته غيب تي ايمان آڻيندا الله جو وجود غيب الله جا صفات غيب قيامت جو وجود غيب قبر جو عذاب ثواب غيب قرآن پاڪ جي عمل تي نتائج جو مرتب هجڻ بهترين نتائج ٿيندا غيب معراج غيب ان غيب تي، آخرت جي، اهي سڀ غيب آهن. انهن تي پهريون پهريون جيڪڏهن توهان هن کي ٽٽولي ڏسندؤ ته هي ڪهڙي قسم جو ماڻهو آ؟ هڪدم پڇندؤس، چوندؤس الله بيشڪ آهي، قيامت برابر آهي، سڀ ڳالهيون ٻڌائي وڃي ٻاهر پوندو، ايمان هنن جو اهو هوندو. اها آهي باطني نشاني جيڪا ان جي بيان سان تعلق رکي ٿي، عمل سان تعلق رکي يقيمون الصلاة نماز پڙهڻ نه پر نماز کي اڏڻ.

ومما رزقناهم ينفقون اها اقامت صلاة رزق جي خرچ ڪرڻ کان سواء نه ٿيندي. اسان جيڪي انهن کي رزق ڏنو آهي سمورو نه، مما، ان مان ڪجهه خرچيندا، ڇو ته سڄي جي ضرورت ڪانهي ڪا. دين اسلام جي خرچ ڪرڻ جي لاء هرڀرو سڄي رزق خرچ ڪرڻ جي ضرورت نه هوندي آهي. اها جماعت آهي هڪڙي.

انهن جو جيڪو آهي علمبردار صديق اڪبر رضي الله تعالٰي عنه آهي ۽ ٻي جماعت آهي والذين يؤمنون بما انزل اليڪ وما انزل من قبلڪ تو تي ۽ تو کان جيڪي اڳ ۾ آهن انهن تي ايمان آندو اٿن معنيٰ يهود ۽ نصارا هڪڙي جماعت مؤمنن جي جيڪي تنهنجا پاڙيسري آهن ۽ تنهنجي انهي مذهب اسلام کي پهريون دفعو ٻڌي ايمان آندو اٿن ٻيا اهي آهن جيڪي ٻيو دفعو انهي ڳالهه کي ٻڌن ٿا اها جماعت مراد آهي هتي اهل ڪتاب، يهودي، جيڪي مشرف باسلام ٿيا. ٻئي گروهه جيڪي به آهن انهن کي الله تبارڪ وتعاليٰ هدايت نصيب ڪئي آهي. هدايت جي معنيٰ هن ٻه، هڪڙو رستي جو ڏيکارڻ ٻيو مطلب تي پهچڻ.

تنهن ڪري اهو فاتحه سان ان جو تعلق ۽ ربط انهيء طرح سان ٿي پيو. اها هڪڙي جماعت آهي جيڪا اها تيار ٿي آهي اها ايڏي وڏي جماعت آهي جن جي دنيا به بهتر آخرت به بهتر اهل ايمان جا ٻئي گروه جن کي رب تعالي هدايت نصيب ڪئي آخرت ۾ به انهن کي هر طرح مراد ملندي جن کي نعمت ايمان سان الله تعالي سينگاريو، اعمال حسنه سان الله تبارڪ و تعالي انهن کي آباد ڪيو. اهي ماڻهو آهن اهي جيڪي دنيا ۾ آخرت جا پرستار آهن ۽ الله تبارڪ و تعالي انهن ٻنهي مؤمنن جي فريقن کي بيان ڪري ٻڌائي پوء وري انهن جي ٽڪر ۾ جيڪا جماعت اچي ٿي ڇو ته ضد جو مقابلو تڏهن ٿيندو آهي جڏهن ان جي مقابلي ۾ ضد آڻجي هاڻي رب تبارڪ و تعالي ضدي جماعت پيش ٿو ڪري ضدي جماعت هيڏي مڪي مڪرمه ۾ ابو جهل ۽ ان جي پارٽي ۽ ضدي جماعت اهل ڪتاب جي هيڏي عبدالله ابن ابي ۽ ٻيا ڪعب بن اشرف هئا. ضدي جماعت جا علمبردار هيڏي ابو جهل آهي هوڏي يهودين جا جيڪي وڏا ماڻهو ٿي ويا. ۽ انهن ٻنهي ضدي جماعتن جي اڳواڻن کي جن کي ائمة الڪفر چئجي، ڪفر جا امام، انهن کي ڪيفر ڪردار تي پهچايو ويو. هيڏي ابو جهل

۽ انهيء کي سمجهن اهي ڪونه ٿي سگهن. حضور انور صلي الله عليه وسلم پوري محنت ڪئي ۽ ان محنت کان بعد ماڻهو جيڪي پيدا ٿيا سي اهي ٿي ويا هڪڙا ها اصلي ۽ ٻيا ها اهل ڪتاب جا هڪڙا پنهنجي علاقي جا ٻيا ها ٻاهريا ۽ اڳيان انهن جي لاء الله تبارڪ تعالا ٻن اجرن جو شرف بخشيو آهي انهن کي اولئک اجرهم مرتين انهن جو اجر آهي ٻه دفعا اهو قرآن پاڪ ۾ الله تعالٰي فرمايو آهي اها جماعت ٻي انهن جي مقابلي ۾ ڪافرن جي جماعت انهن جي ڍٺائي الله تعالٰي ٻڌائي ٿو جو ڪنهن قسم جي انهن ۾ چڱائي ڪانه آئي آهي تون انهن کي الله جي عذاب کان ڊيڄارين دنيا ۾ ناڪامي آخرت ۾ ذلت کان انهن کي ڊيڄارين

۽ ڪنن تي مهر ماري، وعلي ابصار، وسائل علم جا، هڪڙو هوندو آهي دل جو سوچي ويٺي، ٻيو هوندو آهي وسيلو علم جو ڪن.